ئۇيغۇرلار ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدىن تارتىپ باشقا مۇسۇلمان خەلقلىرى بىلەن بىرلىكتە مانجۇ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئىشغالىيىتىگە، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردا خىتاي ئىشغالىيىتىگە قارشى كۆپ قېتىم قوزغىلىپ، ئۆز ھاكىمىيەتلىرىنى قۇرۇشقا مۇۋەپپەق بولۇپ، ئۆزلىرى قۇرغان مۇستەقىل ھاكىمىيەتلەرنى ھەر خىل ناملار بىلەن ئاتىدى. بولۇپمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردا ئىككى قېتىم قۇرغان جۇمھۇرىيىتىنى شەرقىي تۈركىستان نامى بىلەن ئاتىدى. گەرچە ئۇيغۇرلار پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىدىكى نوپۇسى ئەڭ كۆپ ئاساسىي خەلق، شۇنىڭدەك مەزكۇر ئىشغالىيەتكە قارشى مۇستەقىللىق ۋە ئازادلىق كۈرەشلىرىدىكى ئاساسىي كۈچ بولسىمۇ، ئەمما قۇرۇلغان ھاكىمىيەتلەرگە نام بەرگەندە ئۇيغۇرىستان نامىنى قوللاندى. ئۇيغۇرىستان نامى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمىنچى ئوتتۇزىنچى يىللاردا ئۇيغۇرلار ئارىسىدا مەۋجۇت بولسىمۇ، ھەتتا تارىختا ئۇيغۇر ئېلى، ئۇيغۇرىستان دېگەندەك ناملار كۆپ ئەسىرلەر ئىشلىتىلگەن بولسىمۇ، لېكىن يىگىرمىنچى ئەسىردە قۇرۇلغان بۇ ئىككى جۇمھۇرىيەت بىردەك ھالدا شەرقىي تۈركىستان نامىنى قوللاندى. ئۇنداقتا ئىنقىلاب رەھبەرلىرى ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ ھاكىمىيىتىگە قانداق نام بېرىش، ئۆز ۋەتىنىنى قانداق ئاتاش ھەققىدە مۇزاكىرىلەر ۋە مۇھاكىمىلەر بولمىغانمۇ؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلغىچە مەۋجۇت بولغان شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىي ھۆكۈمىتى قۇرۇلغان ئەشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىل ئون ئىككىنچى نويابىر كۈنىدە ئازادلىق تەشكىلاتى ئەزالىرى ۋە مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلەر بۇ دۆلەتنى نېمە دەپ ئاتاش ھەققىدە مۇزاكىرە قىلمايلا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەپ ئاتىغانمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىل ئون ئىككىنچى نويابىر كۈنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى غۇلجا شەھىرىدە رەسمىي قۇرۇلغانلىقى جاكارلانغان چاغدىكى ئون ئالتە نەپەر ھۆكۈمەت ئەزاسىنىڭ بىرى، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى باش كاتىپى بولغان مەرھۇم ئابدۇرەئۇپ مەخسۇم ئىبراھىم ئەپەندى ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى ھايات ۋاقتىدا مەخسۇس بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ئۆزىنىڭ ئون ئىككى نەپەر ئادەمدىن تەركىپ تاپقان ئازادلىق تەشكىلاتىنىڭ ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئون ئىككىنچى نويابىر كۈنى جۇمھۇرىيەتنى ئېلان قىلىشتىن بۇرۇنلا ئۆزلىرىنىڭ قۇرىدىغان دۆلەت نامى ھەققىدە كۆپ قېتىم مۇزاكىرىلەر بولغانلىقىنى ئەسلىدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، بەزىلەر ئۇيغۇرىستان جۇمھۇرىيىتى دەپ ئاتاشنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسا، يەنە بەزىلەر شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەپ ئاتاشنى ئېيتقان. كۆپ مۇزاكىرىلەر ۋە پىكىرلەر ئارقىلىق ئاخىرى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى نامى بېكىتىلگەن. ئىنقىلابىي شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى. شۇ، شۇ، نام شۇ. خەلق دېسەك بۇ سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ تۈزۈمىگە كېتىمىز. ئورتا يول تۇتقان. ئەي، ساۋۇت داموللام ئۆزىنىڭ قەشقەردە قىلغان ۋاقتىدىچۇ؟ شەرقىي تۈركىستان دەپ قۇرغان ئەمەسمۇ؟ خوش، بىز بىر ياقتىن شۇنىمۇ تۇتتۇق، ئىككىنچى. ئابدۇرەئۇپ مەخسۇم ئىبراھىمىنىڭ قەيت قىلىشىچە، ئۇيغۇرىستان دەپ ئاتاش ئۇيغۇرلارنىڭ ئارزۇسىغا مۇۋاپىق بولسىمۇ، بىراق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دېيىلگەندە بارلىق ھەر مىللەت خەلقنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنى ئۈزۈل كېسىل يوقىتىشقا پايدىلىق بولىدىكەن. بىزنىڭ يېرىمىزدە يالغۇز ئۇيغۇر ئەمەس، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، تاتار ھەممە مىللەتلەر بار ئەمەسمۇ؟ بىزگە شۇ ۋاقتىدا بىرلىك، ئىتتىپاقلىق ناھايىتى كېرەك. ئەگەر بىز ئۇيغۇر دەپ ھەممىنى ئۇيغۇرغا ئاتىۋالساق، بىز يەنە ئۇنىڭغا بىر باشقا تەسىرى بەرمىسۇن دەپ، بىز شەرقىي تۈركىستان دەپ پۈتۈن تۈرك مىللىتىنى ئوتتۇرىغا ئالغان. شۇ شەرقىي تۈركىستاندا قانچە مىللەت بولغان بولسا، ھەممىنى بىز ئاساس قىلغان ئىدۇق. ئابدۇرەئۇپ مەخسۇم ئىبراھىمى شۇ قېتىم ئۆزلىرى ئېلان قىلغان جۇمھۇرىيەتنى شەرقىي تۈركىستان نامى بىلەن ئاتىشىدىكى يەنە بىر مۇھىم تەرەپنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىل ئون ئىككىنچى نويابىردا قەشقەردە سابىت داموللام قاتارلىقلار باشچىلىقىدا قۇرۇلغان دۆلەتنىڭ شەرقىي تۈركىستان نامىنى قوللانغانلىقى بولۇپ، ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئەنە شۇ جۇمھۇرىيەتنى قايتا قۇرۇشنى كۆزدە تۇتقانلىقىنى تەكىتلىدى. لېكىن ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، شەرقىي تۈركىستان دېيىش پانتۈركىزم بىلەن ئالاقىسىز بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنى ئەيىبلىگەندەك ئۇلار ھېچقاچان پانتۈركىزم ياكى پانئىسلامىزمنى تەشۋىق قىلمىغان.

بىزگە ئۇلار ھەممىسى تۆھمەت. ئانداق گەپلەر بولغان ئەمەس. قازاقىستاندىكى تارىخچى، يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخى ھەققىدە كۆپ ئىزدەنگەن ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي سىياسىي تارىخى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى قەھرىمان غوجەمبەردى ئەپەندىنىڭ قەيت قىلىشىچە، مىللىي ئازادلىق ئىنقىلاب رەھبەرلىرىنىڭ ئۇيغۇرىستان ئەمەس، بەلكى شەرقىي تۈركىستان نامىنى دۆلەت نامىغا تاللىشىدىكى مۇھىم سەۋەبلەرنىڭ بىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلدىكى ئاشۇ شەرقىي تۈركىستان ئىسمى بىلەن جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغانلىقىدۇر. شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى نامىنىڭ تاللاپ ئېلىشىغا ئاساسەن ئۈچ ئامىل ھەل قىلغۇچ رول ئوينىدى دەپ ئويلايمەن. بۇ ئازادلىق تەشكىلاتىنىڭ يادروسى گۇرۇپپىسى بولسۇن، مىللىي ئازادلىق قوزغىلاڭچىلار بولسۇن كۆپىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى قەشقەردە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنى ياخشى بىلىدۇ. شۇ ۋاقىتتىكى نام شەرقىي تۈركىستان دەپ قوبۇل قىلدى. شۇنىڭ ئەنئەنىسىنى ساقلاپ قېلىش ھەممىگە خەلققە ئايان مەسىلىنى قوللىنىشقا ئورتاق پىكىر كېلىدۇ. ئىككىنچى بۇ بىر مىڭ قىرىق توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىرغا كەلگەندە ئەسلى بۇ ئىلى تەۋەسىدە بولسۇن ئالتايدا قەشقەردە ھەر يەردە ھەر تۈرلۈك مىللىي ئازادلىق قوزغىلاڭلار بولغان

لارنىڭ ۋەكىللىرىمۇ بولدى. يەنە بىرى بولسا خىتايغا قارشى مىللىي بىرلىك سەپ قۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر. چۈنكى غۇلجا قوزغىلىڭى باشلىنىش ئالدىدىكى نىلقىدىن باشلانغان قوراللىق كۈرەشكە ئۇيغۇر، قازاق، تاتار، ھەتتا رۇس ۋە باشقا مىللەتلەر قاتناشقان. ئىلىدىن باشقا ئالتاي ۋە تارباغتايلاردىمۇ قازاق ۋە باشقىلارمۇ ئىنقىلابقا ئاتلانغان ئىدى. شۇ ۋاقىتتىكى ئىنتايىن كۈچلۈك خىتايدەك دۈشمەنگە ئۇنىڭ ئارمىيىسىغا قارشى بىرلىك سەپ قۇرۇش مەسىلىسىدىمۇ مۇشۇ مىللەتلەرئارا دوستلۇق بىرلىك ئىتتىپاقلىق بولسۇن ھەم خىتاي مىللىي مەسىلىنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە قارشى قوللانمىسۇن دېگەن ئىدىيە مانا مۇشۇنداق ئاساسىي ئىدىيەلارنى نۇقتىلىق قىلىپ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دېگەن نام بىلەن قۇرۇلدى ئەينى ۋاقىتتا ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي ھۆججەتلىرىدە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى، ئازاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى، ئىنقىلابىي شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى، شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىي ھۆكۈمىتى، شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى دېگەندەك ناملار قوللىنىلغان بولۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئاتالغۇسى بىرلەشكەن شەرقىي تۈركىستان ئىلى ۋىلايىتى، شەرقىي تۈركىستان تارباغتاي ۋىلايىتى، پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابچىل ياشلار تەشكىلاتى، ئىنقىلابىي شەرقىي تۈركىستان گېزىتى دېگەندەك مەمۇرىي تەشكىلات ۋە ئورگان ناملىرى تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغىچە خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىيىتىگىچە قوللىنىلغان. ئامېرىكىدا ياشايدىغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە ئائىت ئارخىپ ھۆججەتلەرنى توپلاپ تەرجىمە قىلىۋاتقان تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇرنىڭ قارىشىچە مەتبۇئاتلاردا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان، شەرقىي تۈركىستان خەلقى دېگەندەك ناملار ئومۇميۈزلۈك قوللىنىلغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى نويابىردا پارتلىغان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى جەريانىدا ئىنقىلابنىڭكى رەھبەرلىرى شۇنداقلا ئەينى چاغدىكى دۆلەت ئەربابلىرى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دېگەن ئىسىمنى دۆلەت نامى قىلىپ بېكىتكەن شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان دېگەن ئىسىم كەڭ تۈردە خەلقىمىز تەرىپىدىن قوللىنىلغان ۋە ئېتىراپ قىلىنغان. باشقا يەنە ئەينى چاغدا بىتىمدىن كېيىن ئۆزگەرتىلگەن ئىنقىلابىي شەرقىي تۈركىستان گېزىتىنىڭكى خەۋەرلىرى شۇنداقلا ئۇنىڭكى ھەتتا ئەدەبىي بېتىگە قارايدىغان بولساق پۈتۈنلەي جەنۇبتىكى ئازاب چېكىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە بولغان خىتابلىرى سېغىنىشلىرى شۇنداقلا ئازاد بولمىغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ يەتتە ۋىلايىتىنى ئازاد قىلىشقا بولغان ئۆزىنىڭ ئىرادىسى ئىنتىلىشى كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچى ۋە ئۈمىدلىرى ئىپادىلەنگەن نۇرغۇن شېئىرلار، ھېكايىلەر، ناخشىلار، ئەدەبىي ئەسەرلەرنى كۆرۈش مۇمكىن. دېمەك، بىتىمدىن كېيىن گەرچە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رەسمىيەت يۈزىسىدىن ئەمەلدىن قالغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمەلىيەتتە بىر مۇستەقىل سىياسىي ھاكىمىيەت، مۇستەقىل دۆلەت سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ ئەسلى مۇددىئاسى بولغان شەرقىي تۈركىستاننى ئازاد قىلىشنى ئېسىدە چىڭ تۇتقان ھالدا تاكى قىرىق توققۇزىنچى يىلدىكى كوممۇنىست ئىستىلاسىغا قەدەر ساقلىنىپ كەلدى ۋە داۋام قىلدى دەپ قارايمەن. شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى رەھبىرى ئەخمەتجان قاسىمىمۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ بىر جۇغراپىيلىك نام ئىكەنلىكى، ئۆزلىرىنىڭ بۇ نامدىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالدىدىمۇ تەكرار جاكارلىغان. ئىنقىلاب رەھبەرلىرىدىن ئەخمەتجان قاسىمىنىڭكى نۇتۇقلىرى، ئېلان قىلغان ماقالىلىرى شۇنداقلا چەت ئەل مەتبۇئاتلىرىغا بەرگەن سۆھبەت خاتىرىلىرىدىمۇ ناھايىتى ئېنىق خاتىرىلەنگەن. مەسىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى نەنجىڭدىكى شىنمىن گېزىتىنىڭكى مۇخبىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدە ئەخمەتجان قاسىمى شەرقىي تۈركىستان دېگەن ئاتالغۇغا تەبىر بېرىپ شەرقىي تۈركىستان بىر جۇغراپىيىۋى ئاتالغۇ ئۇنى ھەرقانداق ۋاقىتتا ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ دەپ ناھايىتى ئېنىق كۆرسەتكەن بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۈرۈمچى ۋە غۇلجىدىكى ناھايىتى مۇھىم مەتبۇئاتلارغا بېسىلغان يەنە بىر قېتىم شەرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق، ئۆلكىمىزنىڭ ئىسمى توغرىسىدا بىر ئىككى سۆز قاتارلىق ماقالىلەردىمۇ يۇقىرىقى نۇقتىلار ناھايىتى ياخشى ئىزاھلانغان، يەنى شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ناھايىتى مۇھىم بىر جۇغراپىيە ئاتالغۇ ئىكەنلىكى، شەرقىي تۈركىستان زېمىنىغا نىسبەتەن بۇ ئىسىمنىڭكى ئەڭ ئۇيغۇن، شۇنداقلا ئەڭ مۇۋاپىق بىر ئىسىم ئىكەنلىكى ناھايىتى ئېنىق كۆرسىتىلگەن. تۈركىستان دېگەن ئىسىم رەسمىي بۇيرۇق بىلەن چەكلەنگەنگە قەدەر بۇ ئىسىم ناھايىتى كەڭ قوللىنىلدى، شۇنداقلا خەلقنىڭ قەلبىگە ئورناپ كەتتى دېسەك بولىدۇ. تارىخىي مەلۇماتلار بويىچە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىل ئون ئىككىنچى نويابىر كۈنى غۇلجىدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېشىل ئاي يۇلتۇزلۇق دۆلەت بايرىقى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا سوۋېت خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ھەمكارلىقىدا بىكار قىلىنىپ بەش يىل مۇستەقىل مەۋجۇت بولغان بۇ ھۆكۈمەت ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، خىتاي كومپارتىيىسى ھاكىمىيىتى ئورنىتىلدى. شۇنىڭ بىلەن شەرقىي تۈركىستان نامى بىردەك چەكلىنىپ، غۇلجىدا چىقىدىغان ئەسلى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئورگان گېزىتى بولغان ئىنقىلابىي شەرقىي تۈركىستان گېزىتىمۇ ھەتتا ئۆز نامىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇر بولغان. شەرقىي تۈركىستان ئەنە شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قاتتىق چەكلىنىدىغان ئاتالغۇ بولۇپ كەلمەكتە.